ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ພົບກັນອີກຕາມນັດໝາຍ ມື້ນີ້ວັນນະສອນໄດ້ຈັດຫາເພງຂອງນັກສິນລະປິນຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ກຳລັງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນສະຫະລັດມາສະເໜີທ່ານ ຈະແມ່ນນັກ ຮ້ອງຄົນໃດນັ້ນ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ນະບັດນີ້ ສະບາຍດີ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້າສູ່ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ສຳລັບວັນອາທິດເດືອນກໍລະກົດນີ້ ວັນນະສອນຈະນຳສ ະເໜີຜົນງານເພງຂອງສິນລະປິນໜຸ່ມຈາກ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ກໍໄດ້ມາຂັບກ່ອມປະຊາຄົມລາວໃນຂົງເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະ ທາງເຮົາກໍໄດ້ສຳພາດກັບຜູ້ກ່ຽວ ທີ່ໄດ້ອອກອາກາດໃນລາຍ ການຊີວິດຊາວລາວຂອງ VOA ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ແລະ ສົງໄສວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຈະຢາກຮູ້ແລ້ວລະວ່າສິນລະປິນທ່ານນີ້ແມ່ນຜູ້ໃດ ຂໍເຊີນໄປຟັງພ້ອມໆກັນເລີຍໃນບົດເພງ

ທອນອິນ ຖິ່ນຜູ້ໄທ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ສຳພາດມາວ່າ ເປັນຜູ້ປະພັນເພງບ່າວອາເມຣິກັນຖືກຕົ້ມ ທີ່ກ່າວເຖິງເລື່ອງລາວຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວທີ່ກັບໄປຫຼົງຮັກສາວລາວແລ້ວຖືກຕົ້ມ ດັ່ງເນື້ອໃນຂອງ ເພງທີ່ກ່າວໄວ້ ແລະ ທອນອິນກໍໄດ້ບອກໃນການໃຫ້ສຳພາດວ່າເປັນຄົນມາຈາກຄຳມ່ວນ ເພາະສະນັ້ນເພງຕໍ່ໄປນີ້ຈຶ່ງເໝາະສົມທີ່ສຸດທີ່ຈະຈັດມອບໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ

ທີ່ໄດ້ນັກຮ້ອງສຽງຫວານ ແສງດາວວີ ຊຸບເປີສອງສີ່ ແລະ ທອນອິນ ຖິ່ນຜູ້ໄທ ມາຮ້ອງກ້ຽວກັນ ວັນນະສອນວ່າຖືກໃຈທ່ານຜູ້ຟັງແນ່ນອນ ບໍ່ເຊື່ອກໍລອງໄປຟັງພ້ອມໆກັນເລີຍ ລະກໍຢ່າລືມກັບມາພົບກັບສຽງເພງມ່ ວນໆ ໃນລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ໄດ້ອີກໃໝ່ ໃນທຸກໆຄ່ຳຄືນຂອງວັນອາທິດ